بۇ پۇرسەت قۇرئاننى يادلاش ۋە بىلىم ئېلىش قىزغىنلىقىدىن ئىبارەت ئىدى ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ ئويىنى ئانىسىغا دېۋىدى ئانىسى ئۇنىڭدىن قاتتىق خۇشاللىنىپ كەتتى ۋە ئۇنى ئەمەلىيەتكە ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن تۇتۇش قىلدى ئانىسى نەۋۋار قەۋمىدىكى بىر قانچە كىشىگە ئوغلىنىڭ بۇ پىكرىنى يەتكۈزدى شۇنىڭ بىلەن ئۇلار زەيدنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ يېنىغا ئېلىپ بېرىپ ئەي ئاللانىڭ پەيغەمبىرى بىزنىڭ بۇ بالىمىز زەيد ئىبنى سابىت ئاللانىڭ كىتابىدىن ئون يەتتە سۈرىنى يادقا بىلىدۇ ۋە ئۇنى ئاللانىڭ سېنىڭ دىلىڭغا سالغان سالغاندىكىدەكلا ئوقۇيالايدۇ ئاندىن باشقا ئۇ يەنە ئوقۇشنى يېزىشنى بىلىدۇ ئۇ مۇشۇ ئەمەللىرى بىلەن ساڭا يېقىنلىشىشنى ۋە سېنىڭ خىزمىتىڭنى قىلىشنى خالايدۇ خالىساڭ ئۇنى ئۆزىدىن ئاڭلاپ باققىن دېيىشتى

قۇرئاننىڭ شەرئىي ھۆكۈملىرىنىڭ ھېكمىتى بىلەن ئۇنىڭ دىلى تېخىمۇ نۇرلىناتتى بۇنداق ئۇلۇغ مۇقەددەس ئىلىم بىلەن نېمەتلەنگەن بۇ ياش پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئۈممىتى ئۈچۈن قۇرئان ئىلمى تەرىپىدىن ئەڭ ئىشەنچلىك بولغان تۇنجى مەنبە بولغان كىشى ئىدى ئۇ خەلىپە ئەبۇ بەكرىنىڭ زامانىسىدا قۇرئاننى توپلىغان كىشىلەرنىڭ باشلامچىسى خەلىپە ئۆمەرنىڭ زامانىسىدا قۇرئاننىڭ ھەممە نۇسخىلىرىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ ئوسمانىيە نۇسخىسىغا ئاساس سالغۇچىلارنىڭ ئالدىنقى قاتارىدىكىلەردىن بىرى ئىدى bir musulmon uchun uningdan ortiq martaba va uningdan ortiq esil ne'mat bormi dillar buningdanmi ulug' yuksaklik talab qilamdi

سىلەردىن كىمكى قۇرئان توغرىسىدا سوئال سورىماقچى بولسا زەيد ئىبنى سابىتنىڭ قېشىغا كەلسۇن دىنىي ھۆكۈملەر توغرىسىدا سوئال سورىماقچى بولسا مۇئاز ئىبنى جەبەلنىڭ قېشىغا مال دۇنيا سورايدىغانلار مېنىڭ قېشىمغا كەلسۇن ئۇلۇغ ۋە كەرەملىك ئاللاھ مېنى ئۇنىڭ تەقسىملىگۈچىسى قىلدى ساھابىلەر ۋە تائىبىنلاردىن ئىلىم تەلەپ قىلغۇچىلار زەيد ئىبنى سابىتنىڭ قەدرىنى تونۇپ يەتكەن بولۇپ ئۇنىڭ بىلىمىنىڭ كۆپلۈكى سەۋەبىدىن

دەپ مەرسىيە ئوقۇغانىدى.